SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ກ່ຽວກັບຂ່າວ ຂ່າວນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼືວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ອັນດິນແດນແຖວວຽງຈັນ ໜອງຄາຍນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຮ້ອນຫຼາຍແທ້ໆນີ້ ແມ່ນຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ເນາະ ຄືຈັ່ ງຊີ້ເນາະທ່ານຄຳເດັກ ຊ່ວງນີ້ກະເປັນຊ່ວງໜ້າຝົນເນາະ ແຕ່ວ່າຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາກະຝົນຕົກກະດີພໍສົມຄວນ ອາກາດກະບໍ່ຮ້ອນປານໃດ ແຕ່ວ່າອາທິດໜຶ່ງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະເປັນຊ່ວງທີ່ຝົນບໍ່ຕົກ ອາກາດຮ້ອນ ຫຼາຍ ຮ້ອນທັງກາງເວັນກາງຄືນ ຈັ່ງມື້ເຊົ້ານີ້ກະເຖິງ 29 ອົງສາເຊວຊຽດເນາະ ກະຖືວ່າເປັນອາກາດທີ່ຮ້ອນຫຼາຍຍາມມື້ເຊົ້າ ຊ່ວງບ່າຍກະຊິຮ້ອນກວ່ານີ້ ອາດຈະຄາດວ່າກະຊິມີຝົນໃນອີກມື້ສອງມື້ຢູ່ດອກເນ າະ

ປະເທດນີ້ນະ ແມ່ນ ມັນ ມັນແມ່ນເປັນແນວໃດ ເປັນມາ ຫຼືວ່າຈະເວົ້າວ່າຫຍັງກັນເນາະ ເປັນການປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນເນາະ ອື ນອກຈາກທີ່ຜູ້ນຳ 10 ອາຊຽນນີ້ກະໄດ້ຮ່ວມພິທີເປີດການປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽ ນຢ່າງເປັນທາງການ ທ່າມກາງການດູແລຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ການປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2000 19 ໄຮໄລ້ສຳຄັນກະຄືພິທີເປີດການປະຊຸມຄັ້ງທີ 34 ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີຜູ້ ນຳຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າມາລ່ວມປະຊຸມຢ່າງພ້ອມພຽງ ຈາກນັ້ນໃນຊ່ວງບ່າຍ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ໃນຖານະປະທານອາຊຽນ ກະຊິໄດ້ມີການຖະແຫຼງການ ປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ແລະກະຄວາມລ່ວມມືຕ່າງໆທີ່ອາຊຽນລົງນາມລັບລອງຄວາມຕົກລົງລ່ວມກັນ ຈັ່ງເຊັ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພູມິພາກ ການລັບມືໄພພິບັດ ກາ ນກຳຈັດຂະຫຍະທະເລ ພວກນີ້ເນາະ ອ່າ ນອກຈາກນີ້ກະຍັງມີສື່ມວນຊົນຂອງຊາດອາຊຽນເຂົ້າມາຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາຕິດຕາມຜົນການປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນເທື່ອນີ້ ລະກະຍັງມີສື່ມວ ນຊົນຈາກປະເທດທີ່ມີຄວາມລ່ວມມືກັບອາຊຽນ ຈັ່ງເຊັ່ນ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຮ່ວມຕິດຕາມການປະຊຸມຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍໄທໃນຖານະເຈົ້າພາບກະໄດ້ຕຽມການຕ້ອນລັບ ລະອຳນວຍຄວາມສະດວກການທຳໜ້າທີ່ຂອ ງສື່ມວນຊົນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ເນັ້ນການຈັດສະຖານທີ່ຕົກແຕ່ງໃຫ້ສວຍງາມ ການຕົກແຕ່ງນີ້ກະເປັນສື່ເຖິງເອກະລັກຂອງຄວາມເປັນໄທ ຂະນະທີ່ການດູແລຄວາມປອດໄພ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກະໄດ້ ອ່າ ເຂັ້ມ ງວດກວດຂັນການເຂົ້າອອກ ລະກະວາງກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັກສາຄວາມປອດໄພ ອ່າ ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຂອງຄະນະ ຜູ້ນຳອາຊຽນຜ່ານ ແລ້ວລະ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນີ້ນະ ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າໃຫ້ຟັງອີກແດ່ ວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ຫຼືວ່າເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ວ່າມີຢູ່ໃນນ້ຳທະເລໃນພາກພື້ນນີ້ນະ ນອກນັ້ນລະມີຫຍັງແດ່ເນາະ ອັນອື່ນນີ້ກະເປັນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາຄົນໃນອາ ຊຽນ ລະກະເລື່ອງຂອງການພັດທະນາເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດອາຊຽນ ລະກະເຫັນວ່າມີຜູ້ທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງ

ເຕະບານ FIFA World Cup ແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ແມ່ນບໍ່ ເພດຍິງບໍ່ ຫຼື ເພດຊາຍ ເພດຍິງບໍ່ ເພດຊາຍ ກະປະເພດຊາຍນີ້ເຮົານີ້ລະ ກະເປັນ ເປັນການແຂ່ງຂັນຟຸດບອນໂລກທີ່ທີ່ໂດ່ງດັງ ເປັນກິລາທີ່ຍອດຮິດທີ່ສຸດຂອງຂອ ງຂອງຊາວໂລກເນາະ ອື ແປວ່າກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບວ່າ FIFA World Cup ສຳລັບເພດຊາຍເນາະ ແລ້ວ ອັນນ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່າກ່ຽວກັບ ອັນນ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວບົ່ງບອກໃນເວລານີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າກຳລັງຈ ະມີກອງປະຊຸມນີ້ລະ ແມ່ນວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທາງທະເລນີ້ ໂດຍສະເພາະຖົງປລາສະຕິກ ກອງນັ້ນກອງນີ້ນີ້ນະ ມັນ ຂ່າວ ຂ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າມັນມາຈາກໃສບໍ ຄືຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະມີມາຈາກ

ບັນຫາຂອງມວນຊົນໃນໂລກນີ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ທຸກປະເທດ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າລາວໄທຈະຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ ຄືອາຍຄວັນ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນອາກາດນີ້ນະ ມັນ ທີ່ວ່າ ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ເພິ່ນສິເວົ້າສິວ່າຫຍັງກັນແດ່ເນາະ

ທ້າຍປີ 1978 ທີ່ວ່າຢູ່ທ່າດ່ານຂອງນະຄອນພະນົມ ມັນຫຼຽວໄປທາງ ອັນນ່າ ຟາກກົງຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ໄປທາງທ່າແຂກຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈູດໄຮ່ ປາດໂທ້ ໄຟບັກ ແປວໄຟຫັ້ນບັກສູງໆ ເປັນຕາຢ້ານຂະໜາດ ອັນນັ້ນແມ່ນຈູດ ໄຮ່ ແລ້ວກະຈູດໄຮ່ມັນກະອາດຈະໜ້ອຍໄປ ຫຼືວ່າອາດຈະບໍ່ມີແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນກະຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ ເພາະວ່າມັນສ້າງຄວັນໄຟຕ່າງໆ ແລະ ໃນປະເທດໄທນີ້ ບໍ່ມີຈູດໄຮ່ແນເນາະ

ເຜົາຫັ້ນນາ ມັນກະທັງຂິວທັງມີຄວັນລະໄປ ເພາະວ່າມັນມີຖົງປລາສຕິກ ແລະຂີ້ເຫຍື້ອກະຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ຖະໜົນຈາກຕຳບົນ ແລ້ວກະອຳເພີບ້ານຜື ຈັງຫວັດອຸດອນ ໄປຫາເມືອງທ່າບໍ່ ຜ່ານບ້ານຝຶກທະຫາ ນ ແລ້ວກະບ້ານນາຂ່າ ອອກໄປທາງນ້ຳຂອງນີ້ນະ ມັນ ມັນມີບ່ອນທອກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຫັ້ນ ບ່ອນນັ້ນ

ໂອ້ ອັນ ອັນລັດຕະນະວາປີນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນອຳເພີ ມັນ ມັນຂຶ້ນກັບ ອ່າ ບຶງການບໍ ອ່າ ຈັງຫວັດໜອງ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ໂອ້ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ຂຶ້ນກັບໜອງຄາຍ ກະແປວ່າມັນຢູ່ລະຫວ່າງເໜືອປາກຊັນ ຫຼືວ່າແຂວງບໍ ລິຄຳໄຊ ຫຼືວ່າຕົງກັນຂ້າມກັບບໍລິຄຳໄຊໂຕນີ້ນະ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ເຖິງເນາະ ຫ່າງຈາກ ອ່າ ລັດຕະນະວາປີນີ້ກະຫ່າງຈາກບຶງການຢູ່ປະມານຈັກ 80 ໂລ ປະມານ 80 ໂລ ອື ກະແປວ່າຢູ່ແຖວ ຮອດບຶງການ ກະແປວ່າ ຢູ່ແຖວ ອັນນາ ປາກງອກ ປາກງື່ມພວກນີ້ລະຕີ້ ແມ່ນໆ ຢູ່ແຖວປາກງື່ມ ປາກງື່ມແມ່ນແລ້ວ ອື ກະ ກະຍັງແຂວງວຽງຈັນຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວນ່າ ການກະທຳ ຫຼືວ່າປ້ອງກັນນ່າ ພະຍາດໝູຖອກທ້ອງ ຫຼືວ່າໝູຂີ້ໄຫຼນີ້ນະ ແ ມ່ນວ່າ ວ່າແມ່ນ ແມ່ນມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຝັ່ງລາວຢູ່ນີ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າໄທກັບລາວມັນມີການປະສານກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງພະຍາດຕ່າງໆຂອງຄົນ ຫຼືວ່າຂອງສັດກະດີນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຮູ້ບໍ່ວ່າ ພະຍາດທີ່ວ່າເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນລາວ ທີ່ວ່າລັດຕະນະວາປີກຳລັງປ້ອງກັນນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນມາຈາກໃສແທ້ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືເກີດຂຶ້ນໃນ ໃນປະເທດລາວເນາະ ບໍ່ຮູ້ວ່າທາງປະເທດລາວນີ້ ອ່າ ທາງໃດເອົາເຂົ້າມາ ເອົາມາ ແພ່ກະຈາຍເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ ອ່າ ຈຸດ

ມັນກະຍາກຢູ່ເນາະ ວ່າປ້ອງກັນພະຍາດ ອັນບໍ່ວ່າພະຍາດໃດແຫຼະ ຄືພະຍາດຂີ້ໄຫຼນີ້ ໝູຂີ້ໄຫຼອອກມາຢູ່ບ່ອນລ້ຽງໝູ ນົກຈີບນົກປິດໄປຢຽບ ໄປຕໍໄປຕ້ອງມັນ ແລ້ວກະບິນມາຝັ່ງໄທ ມັນກະເອົາມາຄືເກົ່າ ແຕ່ແຕ່ວ່ າມັນກະພະຍາຍາມທຸກດ້ານເນາະ ຕາມມາເຂດເຊື່ອມປົນນີ້ ກວດຄົນ ກວດສັດ ກວດກະຕ່າ